ປະກາດທີ່ໄດ້ຮັບວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ທີ່ຕ້ອງນຳມາເວົ້າສູ່ຟັງ ມີຢູ່ວ່າ ປະກາດນີ້ແມ່ນມາຈາກລັດຖະບານລັດ New South Wales New South Wales ຢູ່ໃນທ່າທີ່ຕຽມພ້ອມສະເໝີໃສ່ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ທ່ານກວດເບິ່ງກໍລະນີເປັນໂຄວິດ-19 ອັນລ່າສຸດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກົດເກນຕ່າງໆ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄວາມແນະນຳຂອງສາທາລະນະສຸກ New South Wales ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast, Wollongong ແລະ Shellharbour ຫຼື ໄດ້ໄປຫາສະຖານທີ່ຕ່າງໆນີ້ນັ້ນ ໃນ ຫຼື ພາຍຫຼັງວັນຈັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ທ່ານ ຈຳຕ້ອງອອກບ້ານອອກເຮືອນສຳລັບເຫດຜົນອັນຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ຕົວຢ່າງ ໄປຊື້ອາຫານ ອອກກຳລັງກາຍ ໄປເອົາການດູແລໃນດ້ານການແພດ ຫຼື ໄປວຽກໄປການອັນຈຳເປັນ ຫຼື ໄປຮ່ຳໄປຮຽນ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ກະທັ້ງມີອາການແບບເບົາໆກໍຕາມ ໃຫ້ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໃນທັນທີທັນໃດ ແລະ ແຍກໂຕຢູ່ ສຳລັບຂໍ້ມູນອັນລ່າສຸດ ບ່ອນກວດ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານລັດ New South Wales